SBS ລາວ ໂດຍວິທະຍຸ ອອນລາຍ ແລະ ໂທລະສັບມືຖື
ການໄຕ່ຕາມຫາຈຸດທີ່ເກີດ ແລະ ເປັນມາຂອງແມ່ພະຍາດໂຄວິດ-19 ຈະເປັນແນວໃດ ໂຄວິດ-19 ຖືກພົບເຫັນຢູ່ໃນປະເທດສາທາລະນະລັດປະຊາຊົນຈີນ ໃນເດືອນທັນວາ ປີ 2019 ນີ້ແປວ່າມັນກຳເນີດຂຶ້ນມາໄດ້ສາມ ປີແລ້ວ ແລະ ອາລະວາດໂລກນີ້ ຈາກການແຜ່ຜາຍອອກມາຈາກປະເທດຈີນແຜ່ນດິນໃຫຍ່ ຈິບຫາຍວາຍວອດໄປທຸກຫົນແຫ່ງຂອງໂລກນີ້ຢູ່ຕະຫຼອດມາຢູ່ ພາຍຫຼັງສາມປີທີ່ໂຄວິດ-19 ເກີດຂຶ້ນນັ້ນ ບັດນີ້ ຄະນະຜູ້ຊ່ຽ ວຊານຄະນະໜຶ່ງ ທີ່ມີນັກວິທະຍາສາດຊັ້ນນຳຂອງປະເທດອົດສະຕຣາລີ ແລະ ຂັ້ນໂລກ ຕາງໜ້າອົງການສາທາລະນະສຸກໂລກ ກຳລັງໄປປະຕິບັດໜ້າທີ່ວຽກງານຕ່າງໆ ຢູ່ທີ່ນະຄອນວູຮານ ແຫ່ງປະເທດສາທາ ລະນະລັດປະຊາຊົນຈີນຢູ່ ເພື່ອຄົ້ນຕາມຫາ ຈຸດທີ່ມາຂອງໂຄວິດ-19 ຜ່ານວົງການຂ່າວດັ່ງ Social Media ຜູ້ຊ່ຽວຊານຫຼາຍຜູ້ຫຼາຍຄົນເວົ້າວ່າ ສາທາລະນະລັດປະຊາຊົນຈີນສ້າງແມ່ພະຍາດໂຄວິດ-19 ຂຶ້ນມາຢູ່ໃນຫ້ອງວິທະ ຍາສາດທີ່ນະຄອນວູຮານ ແລ້ວຄວບຄຸມມັນໄວ້ບໍ່ໄດ້ ຫຼຸດຕີນຫຼຸດມື ລາມອອກມາອາລະວາດຈິບຫາຍວາຍວອດໂລກນີ້ທັງປວງຢ່າງບໍ່ລົດລະເທື່ອ ຈັກແມ່ນບໍ່ແມ່ນ ແຕ່ມີການເວົ້າວ່າກັນດັ່ງນັ້ນ ຈັ່ງໃດກໍຕາມ ກ່ຽວ ກັບຄະນະຜູ້ຊ່ຽວຊານຂອງອົງການສາທາລະນະສຸກໂລກນັ້ນ ໄປຄົ້ນຫາຈຸດທີ່ມາຂອງໂຄວິດ-19 ນັ້ນ ມີຢູ່ວ່າ ພັກລັດສາທາລະນະລັດປະຊາຊົນຈີນ ຕະຫຼອດມາຢູ່ ຮັດແໜ້ນກຳແໜ້ນການຈະໄປກວດເບິ່ງຂົງເຂດວູ ຮານ ໂລກນີ້ຈະຮັບຮູ້ຈັບຕາ ຕິດຕາມ ໄຕ່ຕາມເບິ່ງນັ້ນຢ່າງລຽນຕິດ ແລະ ໃກ້ຊິດທີ່ສຸດຢູ່ ຄະນະອົງການສາທາລະນະສຸກໂລກນັ້ນ ໄປຮອດໄປເຖິງປະເທດຈີນແຜ່ນດິນໃຫຍ່ ໃນວັນພະຫັດທີ 14 ມົກກະລາ ປີ 2021 ນີ້ແລ້ ວ ຄະນະຜູ້ຊ່ຽວຊານນັ້ນປະກອບດ້ວຍ ຜູ້ຊ່ຽວຊານໃນດ້ານສວນສັດ ສັດຕະວະແພດ ຜູ້ຊ່ຽວຊານໃນດ້ານພະຍາດຕິດແປດກັນ ແລະ ຜູ້ຊ່ຽວຊານໃນດ້ານການຫັນໃຈ Doctor Peter Ben Embarek

ໄປເບິ່ງຕະຫຼາດວູຮານ ແລະ ມອງເບິ່ງວ່າມີຫຍັງເກີດຂຶ້ນຢູ່ທີ່ນັ້ນ ຢ່າລືມວ່າ ໂຄວິດ-19 ເກີດຂຶ້ນຢູ່ໃນນະຄອນວູຮານ ມາແລ້ວແຕ່ດົນໆນານໆ ສາມປີເປັນຢ່າງຕ່ຳແລ້ວ ຈຳນວນຄົນໃນສາທາລະນະລັດປະຊາຊົນ ຈີນທີ່ເປັນໂຄວິດ-19 ກໍທະວີຂຶ້ນຢູ່ ແລະ ຄະນະອົງການສາທາລະນະສຸກໂລກນັ້ນ

ເຊັ່ນວ່າຕ້ອງຫ້າມສິນຄ້າອັນສຳຄັນຂອງປະເທດອົດສະເຕຣເລຍບໍ່ໃຫ້ເຂົ້າໄປຍັງປະເທດສາທາລະນະລັດປະຊາຊົນຈີນ ແລະ ອັນທີ່ເຂົ້າໄປໄດ້ກໍຖືກເກັບພາສີອາກອນອັດຕະອັດຕອຍທີ່ແພງຫຼາຍເອົາແທ້ ເອົາວ່າ ທ່ານ Michael McCormack ຜູ້ຕາງໜ້ານາຍົກລັດຖະມົນຕີອົດສະເຕຣເລຍເວົ້າວ່າ Phone lines are always open, our doors are always open as far as uh,

what China should or shouldn't be doing. My our focus has always been on Australia's n health, Australia's n health outcomes and rebuilding our economy. We're getting through, making sure that we've got the the the vaccine, AstraZeneca will save lives. We've got 140 million doses. we've put not all our eggs in one basket ທ່ານບໍ່ຈູງໃສ່ອົດສະເຕຣເລຍອັນດຽວວ່າຊັ້ນ ແຕ່ຜູ້ຊ່ຽວຊານໃນດ້ານສຸຂະພາບສະເໜີວ່າ ການທີ່ປະເທດອົດສະເຕຣເລຍອີງໃສ່ຢາວັກຊີນກັນໂຄວິດ-19 ຂອງບໍລິສັດ AstraZeneca ນັ້ນເປັນສິ່ງທີ່ມີ ຂອບເຂດ ຢາວັກຊີນກັນໂຄວິດ-19 AstraZeneca ມີສະມັດຖະພາບຕ່ຳກວ່າຂອງບໍລິສັດ Pfizer ແຕ່ປະເທດອົດສະເຕຣເລຍເຮັດຢາວັກຊີນກັນໂຄວິດ-19 AstraZeneca ໄດ້ໃນປະເທດອົດສະເຕຣເລຍເອງ

ແລະ ມັນຈະມີຮ່ອງຮອຍຫຍັງເຫຼືອໄວ້ໃຫ້ຮູ້ເຫັນຫຼືບໍ່ ກະທັ້ງທີ່ວ່າໃນປາງເສິກສົງຄາມໃນລາວ ທະຫານແກວຫວຽດນາມເໜືອມີຢູ່ໃນຜືນແຜ່ນດິນລາວຢ່າງມາກມາຍ ເຕັມປ່າເຕັມພູ ຍ່າງໂຍກໆຮ້ອງລຳທຳເ ພງ ຕໍ່ສູ້ຢ່າງດຸເດືອດ ແລະ ບາງຄັ້ງບາງຄາວກໍຈັບໄດ້ໂຕເປັນ ແມ່ນວ່າຄະນະກຳມະການ ເຊອີເຊ ທີ່ປະກອບດ້ວຍປະເທດອັງກິດ ອິນເດຍ ໂປໂລຍ ແລະ ການາດາ ກໍຍັງບໍ່ມີຄວາມໝັ້ນໃຈແນ່ນອນວ່າ ມີທະຫານ ຫວຽດນາມເໜືອຢູ່ໃນຜືນແຜ່ນດິນລາວ ທ່ານກຳລັງຮັບຟັງ SBS Radio ລາວ